अष्टि
अष्टषष्टि पठितवन्तः पठितवन्तः नवषष्टि पठन् इदानीम् अष्ट षष्टि वयं पश्यामः एकम् अष्टषष्टितमश्लोकं पश्यामः अष्टषष्टितमश्लोकम् एकवारं वदामः अनन्तरं नवषष्टि तद् कृतवान् तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता वस्तुतया भगवान् किम् उक्तवान् स्पष्टतया सः उक्तवान् किं किं करणीयम् इति सः स्पष्टतया इदानीं निर्देशं दत्तवान् किम् उक्तवान् इन्द्रियाणि ഇന്ദ്രിയാണി തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രസ്യഹ ഇന്ദ്രിയാണാം നിഗൃഹീതാനി നിഗ്രഹണം കരോതി തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠിത ഇതാനും പശ്യതു तस् एतत् दृष्टवन्तः किल अग्रिमं पश्यामः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि यस्यां जाग्रति भूतानि जाग्रति भूतानि
जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने सा निशा पश्यतो मुनेः सा निशा पश्यतो मुनेः पश्यतु पदच्छेदं कुर्मः हम्म। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतः मुनेः अत्र किमपि नास्ति पदच्छेदं कर्तुम् अत्र एक सामान्यमेव एक विसर्गसन्धिः अस्ति तावदेव इदानीं पश्यतु या कीदृशशब्दः अस्ति
सर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचनं यः इति अस्ति एवमेव या इति अस्ति यः या इति अस्ति किल अनन्तरं निशा समानमेव आकारान्त स्त्रीलिङ्ग प्रथमा एकवचनं सर्वभूतानां अकारान्त नपुंसकलिङ्ग षष्टि बहुवचनं तस्यां तच्छब्दः
सर्वनामशब्द स्त्रीलिङ्ग सप्तमी एकवचनं उत्तमं यस्यां
सर्वनाम
स्त्रीलिङ्ग सप्तमी एकवचनं संयमी
संयमिन् इति शब्दः नकारान्तशब्दः नकारान्तशब्दः संयमिन् इति शब्दः अनन्तरं गुणिन् तादृशशब्दः गुणिन् नकारान्तशब्दः अनन्तरं यस्यामेव अस्ति सर्वनाम स्त्रीलिङ्गसप्तमी एकवचनं जाग्रति कथं भवति जाग्र इति धातु परस्मैपति कर्तरि लिट् प्रथमपुरुष बहुवचनमस्ति एवं तादृशरूपमस्ति बहुवचनरूपमेव भूतानि सामान्यशब्दः अस्ति नपुंसकलिङ्गप्रथम बहुवचनं सा प्रथम एकवचनं स्त्रीलिङ्गप्रथम एकवचनं पश्यतः हम्म। पश्यत् हाँ, शब्दः षष्टि एकवचनं हाँ, हम्म। मुनेः इकारान्त
षष्टि एकवचनं मुनि मुनिशब्दस्य हम्म। इदानीं सामान्यं शब्दान् हाँ। पश्यामः वयं तस्मिन् विषये व्याकरणविषये अग्रे वयं पश्यामः अत्र अस्ति लिखितमस्ति तस्मिन् विषये पश्यतु इदानीम् अत्र अर्थ एकैकपदस्य सामान्य अर्थः सर्वभूतानाम् इति अस्ति सामान्य सर्वभूत सर्वप्राणिनाम् इति अर्थः समस्तप्राणिनां या या इत्युक्ते यस्मिन् यः समयः या निशा तेषां रात्रि कदा अस्ति निशा इत्युक्ते रात्रि तस्यां तस्याम् इत्युक्ते तस्मिन् समये इत्युक्ते रात्रि संयमी यः संयमशीलः अस्ति इत्युक्ते योगी यः सन्यासी अस्ति जाग् जागर् जागर्ति जागरूकः भवति सः सः जागर्ति भवति सः जागरूकः भवति सः तस्मिन् समये जागरूकः सः तस्मिन् समये प्रवर्तनं प्रयत्नं करोति भू तस्य अन्य एकः भागं वदति भूतानि इत्युक्ते सर्वप्राणिनः यस्याम् इत्युक्ते रात्रौ यस्यां रात्रौ विषय विषयराशौ जाग्रति जागरूकानि भवन्ति सा सा इत्युक्ते यः योगी अस्ति पश्यतः विचारतः मुनेः संयमिनः निशा रात्रिः भवति इत्युक्ते सः वदति यदा कदापि सर्वेषां जागर्तिः भवति हम्म। सर्वेषां जागरणं भवति तस्मिन् समये यः मुनिः अस्ति यः योगिः अस्ति तस्य रात्रिः भवति हम्म। अथवा सर्वेषां यदा रात्रिः भवति तस्मिन् समये तस्य दिवा भवति एतत् एक सामान्य सर्वे यदा निद्रां कुर्वन्ति तदानीं सः उत्तिष्ठति यदा सर्वे उत्तिष्ठन्ति तदानीं सः निद्रां करोति कविभावनया वदन्नस्ति सः कवित्वम् अस्ति तत्र सर्वे निद्रां करोति इत्युक्ते अस्माकं निद्रा अर्थः नास्ति तत्र कः अर्थः सामान्यतया सर्वेषां कस्मिन् विषये अधिक उत्साहः अस्ति इत्युक्ते सर्वे कस्मिन् विषये जागरूकाः सन्ति हम्म। सर्वे दिवासमयः इत्युक्ते कः अर्थः प्रयत्नं करोति अथवा प्रकाशः अस्ति सर्व
सर्वान् विषयान् यदा सर्वे पश्यन्ति हम्म। तस्मिन् समये योगी किं करोति तद् न पश्यति किन्तु सर्वे कस्मिन् विषये निद्रां कुर्वन्ति अथवा निद्रा इत्युक्ते कः अर्थः तत्र अज्ञानम् अनुभवन्ति अथवा न पश्यामि इति जीवन्ति अथवा तत्र प्रयत्नमेव न कुर्वन्ति तत्र योगी किं करोति प्रयत्नं करोति योगी सामान्यमनुष्यः द्वयोः मध्ये कः भेदः द्रष्टुं सामान्याः एव द्वौ अपि इन्द्रियाणि अत्र सः किं वदति इन्द्रियाणां नियन्त्रणं कृतवान् सः किं वदति अत्र यस्मिन् विषये सर्वे निद्रां कुर्वन्ति सर्वे निद्रां कुर्वन्ति इत्युक्ते सर्वे उपेक्षां कुर्वन्ति अभिरुचिं न प्रकटयन्ति अथवा अज्ञानेन अभिरुचिः न प्रकटयन्ति इति वयं वदामः अभिरुचिः किमर्थं न प्रकटयन्ति सः न जा न जानाति इति कारणेन किल जानाति चेत् मनुष्यः अपि तत्रैव प्रयत्नं करोति सर्वेषां कस्मिन् विषये प्रयत्नः न्यूनः अस्ति अथवा प्रयत्नः नास्ति तस्मिन् विषये योगी प्रयत्नं करोति सर्वेषां यस्मिन् विषये प्रयत्नः अस्ति तस्मिन् विषये योगी निद्रां करोति निद्रां करोति इत्युक्ते प्रयत्नं न करोति एषः कः विषयः सर्वेषा आत्मविषयः इत्युक्ते सर्वे इन्द्रियविषये तदेव सर्वे वयं कस्मिन् विषये प्रयत्नं कुर्मः तदेव तत्र वदति वयं सर्वे सामान्यतया इन्द्रियविषये प्रयत्नं कुर्मः इन्द्रियाणां सन्तृप्तिनिमित्तं प्रयत्नं कुर्मः तस्मिन् विषये योगी किं करोति किमपि न करोति सः तस्मिन् विषये बहु न चिन्तयति किन्तु योगी कस्मिन् विषये प्रयत्नं करोति आत्मनः विषये तस्मिन् विषये अन्ये सर्वे किं कुर्वन्ति निद्रां कुर्वन्ति निद्रां कुर्वन्ति इति इत्युक्ते तत्र कः अर्थः प्रयत्नं न करोति
एतदेव भेद एषः एव भेदः द्वयोः मध्ये यः योगी अस्ति यः यः सामान्यः अस्ति द्वयोः मध्ये कथं स्थितप्रज्ञस्य का भाषा इत्येव प्रश्नः कथमहम् अवगन्तुं शक्नोमि एकस्थितप्रज्ञं दृष्ट्वा अहं कथम् अवगन्तुं शक्नोमि अथवा सः स्थितप्रज्ञः अस्ति इति मम अवगमनं कथं भवति सः यथार्थयोगी अस्ति इति अहं कथम् अवगच्छामि इत्येव अर्जुनस्य प्रश्नः तदा अधिकं किमपि चिन्तनीयं नास्ति सर्वेषां यस्मिन् विषये बहुत्वरा अस्ति तदेव कर्तुं सर्वे जीवनं कुर्वन्ति तस्मिन् विषये सः बहु प्रयत्नं न करोति सः कस्मिन् विषये प्रयत्नं करोति तस्मिन् विषये अन्ये केपि प्रयत्नं न कुर्वन्ति इत्युक्ते तद् एषः व्यापारः कुत्र चलति इत्युक्ते दृष्ट्वा अवगन्तुं न शक्नोति नेत्रैः दृष्ट्वा सः योगी अस्ति वा अथवा सः स्थितप्रज्ञः अस्ति वा इति द्रष्टुं न शक्नुमः स्थितप्रज्ञत्वं कुत्र अस्ति अन्ते अस्ति प्रज्ञा एव अन्ते अस्ति किल प्रज्ञा एव अन्ते अस्ति एतत् किञ्चित् अग्रिमस्टेज् अस्ति शरीरं शरीर अनन्तरं मनः तदनन्तरं प्रज्ञा अथवा बुद्धिः तदनन्तरम् आत्मा शरीरविषये एव चिन्तयन्तः सन्ति तेषां किं न भवति मनसः विषये किञ्चिदपि ज्ञानं न भवति तस्मादेव भगवान् किम् उक्तवान् भवान् शरीरविषये चिन्तयन् अस्ति अधुना तस्मात् भवता किं करणीयम् इन्द्रियाणां नियन्त्रणं करोतु अन्यविषये सर्वम् अनन्तरं चिन्तयामः यदा भवान् भवतः इन्द्रियाणां निग्रहं करोति तस्मिन् विषये समये किं भविष्यति भवतः मनः मन्दं मन्दं शुद्धं भवति मनः निश्चलं भवति मनः निर्मलं भवति मनः शुद्धं भवति यदा मनः शुद्धं भवति तदानीं किं भवति एतद् वयं गतसप्ताहे दृष्टवन्तः तस्मिन् समये बुद्धिः एकत्र तिष्ठति बुद्धि स्थिरं तिष्ठति बुद्धिः एकस्मिन् स्थाने तिष्ठति अवगच्छति यदा वयम् इन्द्रियाणां विषये नियन्त्रणं कुर्मः तदानीं किं सम्भवति मनः शुद्धं भवति मनः यदा शुद्धं भवति मनः यदा निर्मलं भवति तदानीं किं भवति अस्माकं बुद्धि स्थिरा भवति बुद्धिः स्थिरा भवति चेत् सः एव कः स्थितप्रज्ञः इति अस्ति सः एव स्थितप्रज्ञः अस्ति इदानीं पश्यतु बुद्धि स्थिरा करणीया प्रथमम् अस्माकं बुद्धिः स्थिरा करणीया इति वदति चेत् किं प्रयत्नं करोति किमपि प्रयत्नं कर्तुं न शक्यते किल बुद्धिः भवतः बुद्धिं भवान् एकत्र स्थिरं करोतु स्थितप्रज्ञः इत्युक्ते सः एव इति वयं पठितवन्तः कथं बुद्धिस्थिरं करोति प्राक्टिकल् किं कर्तुं शक्नुमः वयम् अहम् इच्छामि मम बुद्धिः एकत्र भवतु इति अहम् इच्छामि किन्तु अहं कर्तुं न शक्नोमि कारणं किं
मनः चञ्चलं भवति सत्यं मम मनः इन्द्रियविषये रुचि अस्ति तेन कारणेन इन्द्रियविषये रुचिः अस्ति चेत् मनः निर्मलं न भवति इन्द्रियविषये रुचिः अस्ति चेत् मनः निर्मलं न भवति इत्युक्ते तस्य कारणं किम् अस्ति एवं चेत् मनसि एकाग्रता नास्ति मनसि एकाग्रता नास्ति इति कारणेन एव एक நிமிஷமே ததிக்கு மொபி சகிடமஸ்திக்கு மஸ்தி நஜனம் ஹ்ம் என்ன வை கேமர்தம் பாஸ்வேர்ட் சம்மேக்குனாஸ்தி ப்ரோ ப்ரடெஸ் ஷேப் கேப்சா கேப்ச லோக்கஸ்தி
go to Eden.
भवतु इदानीं पश्यतु अस्माकं कर्तुम् अस्माभिः इदानीम् अत्र नियमः उक्तवन्तः कः नियमः या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृतिभूतानि सा निशा पश्यतो मुने एवमस्ति लक्षणमिति उक्तवन्तः यस्य यस्मिन् विषये इच्छा भवति तस्य तस्मिन् विषये तस्मिन् विषये योगिनां योगिनाम् इच्छा न भवति योगिनाम् इच्छा यत्र भवति तत्र सामान्यजनानाम् इच्छा न भवति एतस्य ज्ञानेन किमपि प्रयोजनम् एवं वयं ज्ञातवन्तः इति किं प्रयोजनमस्ति तद् किमर्थम् उक्तवन्तः इत्युक्ते एतस्य लक्षण एतद् भवितुं के मार्गाः इति सर्वं पूर्वम् उक्तवन्तः पूर्वं यत् यत् उक्तं तादृशरीत्या जीवनं करोति चेत् भवान् एतत् स्टेज् प्राप्नोति किं स्टेज् प्राप्नोति तदा भवता अवगन्तव्यं स्वयम् अवगमनार्थमेव तदर्थम् एव अहम् उक्तवान् एतत् सर्वं भवान् स्थितप्रज्ञः अस्ति वा भवती स्थितप्रज्ञा अस्ति वा यदि द्रष्टुं नास्ति एतत् किमर्थमस्ति अहं स्थितप्रज्ञः अस्मि वा इति मया ज्ञातव्यम् अवगतम् आध्यात्मिकविद्यायाः भेदः तत्रैव वयं सर्वदा अन्यत्रैव पश्यामः स्व क्वश्चिन् इत्युक्ते अस्माकम् इच्छा का अन्ये कः कथमस्ति इति ज्ञातुमेव अहं तद् यत् सर्वम् अहं पठन्नस्मि पठनसमये मम चिन्तनं कुत्र चलति स्थितप्रज्ञलक्षणम् अहं पठितवान् आं भवती स्थितप्रज्ञा अस्ति वा सा स्थितप्रज्ञा अस्ति वा इति चिन्तयितुं चेत् एतत् पठित्वा किमपि प्रयोजनं नास्ति एव न पठतु इत्येव भगवान् वदति तस्मादेव एतावत् पर्यन्तं भगवान् उक्तवान् एतावदपि न पश्यतु मम पतिः स्थितप्रज्ञा अस्ति वा अथवा मम पत्नी स्थितप्रज्ञा अस्ति वा अथवा मम पुत्रः अस्ति वा सर्वदा अस्माकम् इच्छाः एवमेव चलन्ति कथं चलन्ति स्वस्य उपरिष्ठात् अन्यत्र स्थापयति अन्यत् किमपि नास्ति स्वस्य उपरि तदागच्छति आगच्छति वयं न स्वीकुर्मः കാരണം स्वयं तस्य समीपं गन्तुं किम् आवश्यकम् धैर्यम् आवश्यकं दृढता आवश्यकी धैर्यम् आवश्यकं तस्य नामेव धैर्यं धैर्यम् इत्युक्ते स्वस्य जीवनेन सह युद्धं कर्तुमेव धैर्यम् आवश्यकं किल अत्र सः युद्धं युद्धभूमौ उपदेशं करोति सत्यं भगवद्गीतायाः उपदेशः कुत्र युद्धभूमौ कुरुक्षेत्र युद्धं कुत्र चलति अस्माकम् अन्तरङ्गे अस्माकम् अन्तरङ्गे एव युद्धं चलति तदानीमेव गीतायाः प्रयोजनम् अवगच्छति तस्मादेव युद्धभूमौ करोति इति भगवान् उक्तवान् युद्धभूमौ करोति इति कथनस्य तस्य तात्पर्यं किम् इत्युक्ते कस्मिन्नपि कुरुक्षेत्रयुद्धे अभवत् इति कथा न प्रतिदिनं मनुष्यस्य जीवने युद्धं चलति सर्वेषाम् अन्तरङ्गे अस्माकं प्र प्रातःकालतः सायङ्कालपर्यन्तम् अस्माकम् अन्तरङ्गे युद्धं चलति वा न वा सर्वदा चलति कति कारणानि तत् एतत् किन्तु सर्वत्र यदा युद्धं चलति वयं समाधानार्थं कं मार्गं स्वीकुर्मः सः मार्गः उचितः नास्ति इत्युक्ते कः अर्थः योगी अस्ति चेत् സന്യാസി അസ്തി ചേത് സഹ മാർഗം ന സ്വീകരോതി ഇതി വദതി സഹ താദൃശമാർഗേണ ന ഗച്ഛതി സഹ കീദൃശമാർഗേണ ഗച്ഛതി ന്യായമാർഗേ ന്യായമാർഗ ഇതിക്തെ കാ സഹ ഗച്ഛതി ഇതി മാർഗഃ സ്വസ്മിൻ പശ്യതി അവഗതം തസ്യേവ ഭേദഃ അവഗന്തവ്യഃ किमर्थम् उक्तवान् स्थितप्रज्ञस्य इत्युक्ते सर्वे निद्रां कुर्वन्ति तदा उत्तिष्ठति सर्वे उत्तिष्ठन्ति तदा निद्रां करोति इत्युक्ते किं तस्य किमपि रोगः अस्ति वा न तस्य अर्थः कः इत्युक्ते यदा कदापि मम दुःखस्य अन्वेषणम् अहं करोमि मम कष्टस्य अन्वेषणम् अहं करोमि स्वाभाविकतया अस्माकं मनः कथं कार्यं करोति अद्यतनस्थितिमध्ये अस्माकं सर्वेषां कारणं कथं चलति मम किमपि कष्टमागतं झटिति झटिति मम मनसि किम् आगच्छति दुःखम् आगच्छति तस्य कारणम् अहं यदा अन्वेषणं करोमि अहं कानि कारणानि पश्यामि
बहिः एव सर्वाणि कारणानि अहं बहिः पश्यामि ओ तस्याः कारणेन एतस्य कारणेन तस्य कारणेन अथवा भगवान् वदति भवान् तादृशं करोति चेत् भवान् केन सह युद्धं करोति बहिः युद्धं करोति भवान् भवान् भवता युद्धं करणीयं कुत्र भवतः इन्द्रियैः सह भवान् युद्धं करोतु भवतः इन्द्रियाणां नियन्त्रणं करोतु भवतः इन्द्रियाणां नियन्त्रणं भवान् यदा करोति तदानीं भवतः मनः तिष्ठति अवगतं तत् विना भवान् बहिः पश्यति कदापि न बहिः पश्यन् भवान् करोति भवान् किं कुर्वन् अस्ति तत्र भवतः इन्द्रियाणां यथेच्छं भवान् बहिः प्रेषयति सत्यं मम इन्द्रियाणि यदा बहिर्गच्छति तदानीं किं भवति इन्द्रियाणि यदा बहिर्गच्छति तदानीं किं भवति इन्द्रियद्वारा विषयः अन्तः प्रविशति अवगतम् पश्यतु द्विविधमस्ति इदानीं मम सामान्यजीवने अपि वयम् एतदेव इति न चिन्तनीयम् एतदहं सामान्यस्तरे वदन्नस्मि सामान्यजीवने मम एतस्याः मध्ये कलहः भवति इति चिन्तयतु मम अन्तरङ्गे युद्धस्य बीजम् उत्पन्नं यत्किमपि कारणेन स किमपि कृतवती अहं न इष्टवान् मम अन्तरङ्गे तद् उत्पन्नं द्विविधं मया चिन्तयितुं शक्यते नवनवतिप्रतिशतं जनानामपि या निशा सर्वबोधानाम् इति वदति किल अस्माकं सर्वेषां चिन्तनं कथं चलति एकपार्श्वे अस्माकम् अन्धकारः एव निशा इत्युक्ते कः अर्थः अन्धकारः निशा इत्युक्ते रात्रि रात्रि इत्युक्ते अन्धकारः इत्युक्ते अज्ञानं नवतिप्रतिशतं योगीजनाः एकत्र अन्यसामान्यजनाः एकत्र सामान्यजनानाम् अस्माकं सर्वेषां चिन्तनं कथं गच्छति बहिः गच्छति तत्र तत्र योगी अस्ति तस्य तत्र निशा अस्ति तत्र तस्य न गच्छति अस्माकं यत्र निशा अस्ति अस्माकं निशा कुत्र अस्माकम् अन्तरङ्गे किल अस्माकम् अन्तरङ्गं प्रति एकवारमपि वयं न चिन्तनं प्रेषयामः इदानीं मम इच्छा न अभवत् झटिति झटिति झटिति मम कारणानि आगच्छति एकैककारणतः मम इन्द्रियद्वारा यदा बहिर्गच्छति मम दर्शनद्वारा एतदेव इन्द्रि एतत् उपकरणमेव एतेन द्वारा अहं किमपि पश्यामि एतेन द्वारा किमपि शृणोमि सर्वविषयान् अहम् इन्द्रियद्वारा यदा अहं स्वीकरोमि मम अन्तरङ्गे मम मनः अत्यन्तम् अशुद्धं भवति अथवा चञ्चलं भवति तद् न तिष्ठति पुनः भवतः प्रज्ञा अपि न तिष्ठति भवान् तेन समाधानं कदापि न प्राप्नोति तदेव भगवान् वदति एकः लघुविषयः एव तत् किन्तु तस्य यथार्थरीत्या तस्य आनयनं तावत् सरलं नास्ति अवगतं वा किम् इति अवगतं वा स्थितप्रज्ञत्वं सर्वं सम्यक् एव किन्तु अहम् अस्माकं जीवने वदामि एतद् वयं कथं प्राक्टिकल् कर्तुं शक्नुमः अस्माकं जीवने अस्माकं जीवने एतस्य कः उपयोगः युद्धं तु सर्वेषाम् अन्तरङ्गे चलति एव सर्वेषां भिन्नभिन्नकारणैः युद्धं भवति तस्मिन् समये अस्माभिः कथं व्यवहारः करणीयः सर्वे एवं कुर्वन्ति इति कारणेन अस्माभिः करणीयं नास्ति इति वदति अस्माभिः किं करणीयमिति वदति भवान् भवतः अन्तरङ्गं प्रति परिशील बहु कष्टकरं कार्यमेतत् मम कोपः आगतः अथवा मम दुःखम् आगतं भगिनी उक्तवती किल दुःखं भवति दुःखम् अभवत् मम दुःखं मया चिन्तनीयं दुःखं किमर्थं मम दुःखम् अभवत् किम् उत्तरं प्रथमं प्राप्नुमः चिन्तयतु तादृशचिन्तनमेव न आगच्छति किल आवयोः मध्ये कलहः चलति इति चिन्तयतु माला भगिनी किं वदति इति अहं पश्यन् भवति तस्य प्रत्युत्तरं वक्तुं सत्यं किमर्थम् अभवत् इति प्रश्नः अपि तत्र न आगच्छति विवेकः अपि गच्छति ततः सा किं वदति सा एव अनन्तरं मम नियन्त्रणं करोति अहं मम नियन्त्रणं कर्तुं न शक्नोमि कारणं किं तस्याः मुखतः किं किम् आगच्छति अथवा तस्याः व्यवहारं कथं भवति तदनुसृतं मम प्रत्युत्तरं भवति इत्युक्ते कः अर्थः मम सम्पूर्णतया मम कण्ट्रोल् नास्ति तादृशं कण्ट्रोल् यस्य नष्टं भवति सः किं भवति दुःखम् अनुभवति तस्य शान्तिः गच्छति सः बहुविधकष्टानि अनुभवति तस्मिन् समये किं करणीयम् इति वदति अत्यन्तसामान्य अर्थे वयं स्वीकुर्मः चेत् यदा अस्माकम् अन्तरङ्गे युद्धस्य आरम्भः भवति तस्मिन् समये अस्माभिः बहिः दर्शनस्य अपेक्षया सर्वे जनाः बहिः पश्यन्ति सर्वेषां दिवासमये एव यः योगी अस्ति तस्य दिवासमयः अन्तः भवति दिवासमयः मीन्स् प्रकाशः तस्य चिन्तनम् अन्तः सः चिन्तयति किमर्थम् अहम् इदानीमेवं वदन्नस्मि अथवा अहं किमर्थं दुःखम् अनुभवामि इति चिन्तनस्य आरम्भं यदा करोति तदा प्रथम इन्द्रियस्य नियन्त्रणं तत्र सम्भवति सत्यं यस्मिन् समये सः मां तर्जितवान् तर्जनं श्रुत्वा अहं प्रति तर्जनस्य आरम्भं करोमि पुनः सः वदति अहं वदामि अन्य किमपि चिन्तनस्य समयः नास्ति यदा सः किमपि उक्तवान् झटिति मम संस्कारवशात् मम अभ्यासवशात् पुनः पुनः पुनः अहं प्रयत्नं करोमि इति कारणेन मम अन्तरङ्गे एवम् आगच्छति इति चिन्तयतु कथं झटिति मम अन्तरङ्गे आगतं न किमर्थम् एषः एवं वदति मम अन्तरङ्गं प्रति अहं चिन्तयामि मम स्वभावस्य कारणं किं तत्र केन कारणेन तस्मिन् कोपः किं वदामि जागरितः अहं किं किं किमपि कारणं स्यात् मम अन्तरङ्ग मम किमपि एतेन वा तस्य कोपः अभवत् इति चिन्तनस्य आरम्भं यः करोति सः उत्तरं प्राप्नोति तस्य उत्तरं किं भवति तस्य उत्तरं किं भवति स्वस्य अन्तरङ्गं प्रति यदा सः पश्यति सः निश्चयेन अवगच्छति स्वस्य एव नियन्त्रणं करणीयम् अहं नियन्त्रण कारणानि किमपि भवन्तु वयं दशकारणानि वक्तुं शक्नुमः किन्तु भगवान् वदति कारणानि उक्त्वा किमपि प्रयोजनं नास्ति भवतः मनसमाधानम् आवश्यकं वा भवतः शान्ति आवश्यकी सः एव प्रश्नः आध्यात्मिकजीवनम् इत्युक्ते तस्याः मनसमाधानार्थम् अहं ध्यानं कर्तुं न शक्नोमि तद् क्रिस्तुधर्मे शक्नुयात् स्वाभाविकतया अस्माकं फिलोसफि मध्ये कुत्रापि न उक्तं अन्यस्य कस्यापि मनसमाधानार्थम् अहं प्रार्थनां करोमि न यत् प्रार्थना एकव्यापारं न पौरोहित्यमेव अत्र नासीत् जानाति पौरोहित्यमिति विषयः एव अत्र नासीत् अस्माकं तस्याः कृते अहं पूजां कर्तुं न शक्नोमि तत्सर्वं किं वदामि कालान्तरे यस्मिन् कस्मिन्नपि समये अन्येषां पृष्ठतः वयं गत्वा वयम् आरम्भं कृतवन्तः किल मन्दिरं वयं गच्छामः अस्माभिः एव प्रार्थना करणीया अस्माकं कृते अन्य कोऽपि प्रार्थनां करोति वा अहं धनं दत्त्वा गच्छामि भवती प्रार्थनां करोतु इति वदति कोऽपि किमपि न भवति तथा आध्यात्मिकं किमपि न सम्भवति आध्यात्मिकम् इत्युक्ते कः अर्थः स्वस्य अन्तरङ्गे एकः संस्कारः एतादृशपरिशीलनं मया करणीयम् इत्युक्ते बहुवारं यदा यदा अहम् एतत् शृणोमि मम एकवारं परिशीलनं करोमि पराजयं प्राप्नोमि पुनः अहं पुनः यदा कदापि एवं दुःखं बहिष्ठादागच्छति मम अन्तरङ्गतः अहं चिन्तयितुं प्रयत्नं करोमि कुर्वन् कुर्वन् एकस्मिन् दिने अहं तत् प्राप्नोमि किं प्राप्नोमि शान्तिं तः पूर्वं शान्ति प्राप्नोमि शान्तितः किं पूर्वं किं प्राप्नोमि यदा कदा मनसमाधानं मनसमाधानात् पूर्वं किं प्राप्नोति ഇന്ദ്രിയണ്ട നിഗ്ര ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം इन्द्रिय निग्रहं केन आगच्छति इन्द्रियनिग्रहः इत्युक्ते कः अर्थः इदानीं सः किमपि माम् उक्तवान् अहमपि प्रत्युत्तरम् उक्तवान् इन्द्रियनिग्रहं नास्ति सत्यम् एतत् विषये इन्द्रियनिग्रहं नास्ति इन्द्रिय एतत् मया न वक्तव्यं न वक्तव्यं चेत् मया किं करणीयम् शक्ति आवश्यकी अभ्यासः करणीयः मया पुनः पुनः पुनः पुनः अभ्यासः करणीयः एकवारं श्रुतवान् न पुनः श्रुतवान् न एतत् पुनः पुनः आगच्छति कारणं किं कति जन्म अभवत् किल एष एव संस्कारः अस्ति किल यत्कोपि यत्किमपि वदति दश तत्र वदामि इत्येव संस्कारः इदानीं तस्मादेव वदति मौनी भवतु प्रथमं मौनी मौनं मौनव्रतं सर्वं किमर्थं तत् शृणोतु श्रुत्वा श्रुत्वा श्रुत्वा अन्ततो गत्वा किं भवति इन्द्रियनिग्रहः इति एककार्यं भवान् प्राप्नोति भवान् भवतः इन्द्रियनिग्रहं करोति चेत् तस्याः मनसा मनशान्तिः न भवति सा यद् चिन्तितवती यद् उष्णं कृतवती तत्सर्वं तत्र चलति तद् भवतु भवतः कार्यं किम् भवतः अन्तरङ्गम् अन्तरङ्गे अग्निं न आनयतु भवान् भवान् भवतः इन्द्रियाणां निग्रहं करोति अहं न वदामि इति निश्चयं कृतवान् एकवारं न उक्तवान् द्वितीयवारं न उक्तवान् तृतीयवारं न उक्तवान् दशवारम् अहं न उक्तवान् अनन्तरं किं भवति एकादशः यदा भवति एकादशवारं यदा वदति वयं तद् न शृणुमः एव अवगतं तदा इन्द्रियनियन्त्रणम् अभवत् स्वभावः भवति कथं स्वभावः भवति अभ्यासेन प्राक्टीस् तस्मादेव भगवान् पूर्वश्लोके उक्तवान् एकः एव मार्गः अस्ति अन्य कोऽपि मार्गः नास्ति तदेव भवान् करोतु किं करोतु इन्द्रियनिग्रहं करोतु प्राक्टिकल् अस्माभिः तदेव कर्तुं शक्यते मनश्शान्तिः आवश्यकी अहं गत्वा ध्यानं करोमि न चलति भवान् ध्यानं करोति इति उपविशति तत् सत्यं किन्तु तद् ध्यानात् पूर्वं भवान् किं किं चिन्तयन् आसीत् तस्य अपेक्षया दशगुणचिन्तनानि अधिकमागच्छति किं ध्यानम् उपविश्य निद्रां करोति अथवा समयव्ययं करोति कर्तुं न शक्नोति करणीयं चेत् किं करणीयम् एकैक स्टेप् अस्ति तद् एकैकमनुष्यस्य कृते किं कर्तुं शक्यते भगवान् उक्तवान् भवान् शक्नोति इति एकविषयः एषः कः विषयः इन्द्रियनिग्रहं करोतु यदा यदा युद्धम् आगच्छति तस्मिन् सन्दर्भे भवान् अन्तरङ्गं प्रति पश्यतु तदेव दर्शनम् अन्तरङ्गात् भवान् भवतः नियन्त्रणं करोतु तदा भवान् एकैक इन्द्रियस्य निग्रहं यदा करोति अज्ञात्वा भवति एका शक्ति उत्पन्ना भवति सा एव एकदेवता किल वयं पठामः किल देवता किं वदामि अग्नितः देवता आगता भगवत्याः जन्म कथं वदति देवी भागवते भगवती कथं जन्म प्राप्नोति अग्नितः प्राप्नोति कथं प्राप्नोति सर्वे देवाः तेषां शक्तिं दत्तवन्तः एवमेव कथा किल अनन्तरं सर्वेषां शक्तिः यदा भवति तदा एव शक्तिरूपिणी आगच्छति भगवती आगच्छति सर्वे तेषाम् आयुधानि ददाति एतस्य कः अर्थः भवतः अन्तरङ्गे कदा देवतायाः उत्पत्तिः भवति देवता मीन्स् शक्तिः किल पुरुषः शक्ति इति द्वयमस्ति सा शक्ति शक्ति एकदेवता एव शक्ति इत्युक्ते किं वदामि च युद्धं कर्तुम् एतत् किं ता परस्परताडनं कर्तुं तद् न शक्ति तदा सापि शक्ति एव वस्तुते शक्ति इत्युक्ते किं चलनं चलनमेव चलनं शक्तेः एक प्रकटीकरणम् आम् इदानीं पश्यतु एतत् बहु उत्तम एकः सिद्धान्तमस्ति कार्यं कर्तुम् इदानीं भवान् यत्किमपि कोऽपि वदतु भवतः अन्तरङ्गे चलनमेव न भवति कारणं किं भवतः अन्तरङ्गे तादृशी एका शक्तिः अस्ति इति वयं वदामः वा न वा सा शक्तिः किमपि वस्तु न अवगतं सा शक्तिः तत्र उत्पन्ना तस्याः नाम एव का देवता सा एव देवा भवतः अन्तरङ्गे सा देवता उत्पन्ना अस्ति चेत् तस्याः देवतायाः पुरतः अन्यस्य तर्जनं सर्वं किमपि कार्यं न करोति इत्युक्ते कः अर्थः भवतः अन्तरङ्गे किमपि चलनं न भवति भवान् बहु शान्तः एव तत्र उपविशति भवतः जीवने किमपि परिवर्तनं न भवति एतत् सर्वं भागवतस्य आरम्भसमये परीक्षित् कथा अस्ति किल परीक्षित् महाराज तदा एकः मुनि किं कुर्वन् आसीत् उपविश्य ध्यानं कुर्वन् आसीत् तदा राजा आगतवान् परीक्षित् राजा आगतवान् जलम् इष्टवान् कथा वयं जानीमः सः किमपि न उक्तवान् न दृष्टवान् एषः कोपेन एकसर्पं स्वीकृत्य कण्ठे मृतसर्पं स्वीकृत्य स्थापयित्वा गतवान् यदा मुनेः पुत्रः आगतवान् सः यदा दृष्टवान् किं प्रवृत्तं तत्र तस्य कोपः आगतः समग्रराष्ट्रं गतं समग्रसर्पलोकः गतः किल किमपि किमपि अभवत् कथां जानाति किल भागवतकथा किन्तु
मुनेः किम् अभवत् मुनेः पुत्रस्य आगमनात् पूर्वमेव सर्पः तत्र आसीत् तस्य किमपि न अभवत् पुत्रः एतावत् एतत् सर्वं कृतवान् अनन्तरमपि मुनिः किम् उक्तवान् किमर्थमेवं सर्वं कृतवान् तत् स्वीकृत्य त्यक्तव्यं तावदेव अस्ति अवगतम् एतादृशमेव अस्माकं सर्वविधप्रश्नाः मृतसर्पेण एककुलसर्पकुलस्य एव नाशः किल यागं कृतवन्तः किल सर्वा सर्वे सर्पाः तत्र आगत्य पतितवन्तः इत्युक्ते सम्पूर्णकुलनाशः केन कारणेन भवति कोपः एतादृश एकैक दुर्गुणः तस्मात् भगवान् वदति भगवान् भवान् भवतः अन्तरङ्गं प्रति पश्यन् भवतु पुनः पुनः भवतः जीवने करणीयप्रयत्नः युद्धं किम् एतत् एकमेव युद्धं करणीयम् एतस्मिन् युद्धे भवान् किञ्चित् एकवारं भवान् जयं प्राप्नोति इति चिन्तयतु किं भविष्यति किमपि भवितव्यं किल एतस्मिन् युद्धे एकवारं जयं प्राप्नोति चेत् किं भवति
आनन्दः भवति मनसि सन्तोषः भवति मनश्शान्तिः भवति तस्मिन् तस्य नामेव अहम् उक्तवान् एकैकवारं भवान् इन्द्रियनिग्रहं करोति अहं केवलं कोपविषये इदानीम् उदाहरणत्वेन उक्तवान् कारणम् अवगन्तुं बहु सरलमस्ति इति कारणेन कामविषये स्वीकरोतु एकवस्तु आवश्यकमिति इच्छा अभवत् कथम् इच्छा अभवत् दृष्टवान् यदा दृष्टवान् ध्यानम् अभवत् ध्यानं यदा पूर्वं क्रमः उक्तः किल ध्यायतो विषयान् पुंस सङ्गं भवितुम् इच्छा अभवत् सङ्गं भवति इत्युक्ते तद् मम भवतु तदेव सङ्गम् सङ्गं यदा भवति अनन्तरम् अनन्तरं स्टेप् उक्तवान् ध्यायतो विषयान् पुंस सङ्गस्तेषु उपजायते सङ्गात् सञ्जायते काम काम न भवति क्रोधः कामः भवति पुनः पुनः भवितुम् इच्छा तद् यत्र कुत्रापि तस्य स्थगनमस्ति एव किल काम अद्य एकम् पुनः अभवत् पुनः अभवत् पुनः अभवत् यत्र कुत्रापि समापनीयं किल एतस्य कदा अस्ति वार्धक्यम् अभवत् सर्वभागवतकथाः सर्वम् एतस्य एतादृश उदाहरणानि एव एकः राजा आसीत् किल वार्धक्यकाले यौवनं प्राप्नोति चेत् उत्तमम् इति इच्छा अभवत् ययाति
सः पुत्रस्य नेत्रं कथं गच्छति इति चिन्तयतु पुत्रस्य यौवनं स्वीकृतवान् इत्युक्ते एषा कथा एव किन्तु चिन्तयतु एकः पिता भवति चेदपि काम आगच्छति चेत् पुत्रमपि न चिन्तयति बुद्धिनाशः भवति कथं तस्य प्र प्रणाशः भवति इति वदति एवमेव यदा वयं क्रोधविषये चिन्तनं कृतवन्तः समानविषयः एव अस्ति काम काम इतोपि तीव्रविषयः सः यदा भवान् एकैककाम भवति भवान् अवगच्छतु तत् कुतः आगच्छति एक ऐफोन् दृष्टवान् मम इच्छा उत्पन्ना मम मम इच्छा यदा उत्पन्ना इच्छा इन्द्रियद्वारा एव किल इन्द्रियद्वारा एव अहं दृष्टवान् इन्द्रियं तावदेव कार्यं कृतम् इन्द्रियं तत् विषयं स्वीकृत्य मनसः कृते दत्तं मनसि आरब्धम् ऐफोन् आवश्यकम् आवश्यकम् आवश्यकं किल तदा तत् गत्वा गत्वा गत्वा गत्वा गत्वा किं भवति सङ्गं भवितुम् इच्छा ध्यानं कुर्वन्नस्ति तदावश्यकं तदावश्यकं तदावश्यकं तदावश्यकं तद् एतादृशध्यानं विषयध्यानं किं करोति भवतः शक्ति न्यूनं न्यूनं न्यूनं न्यूनं करोति तस्मिन् स्थाने भवान् इन्द्रियनिग्रहं कृतवान् इति चिन्तयतु भवान् दृष्टवान् न आवश्यकं कथं न आवश्यकमिति चिन्तनम् आगच्छति तदपि कष्टकरं केन कारणेन तत् एतत् किमपि सर्वे न इच्छन्ति किल सर्वे सर्वाणि वस्तूनि इच्छन्ति वा न किमर्थं न इच्छन्ति यत् सर्वेषां समानस्वभावः भवेत् किल कारणम् अस्ति तद् अस्माकं कृते न आवश्यकम् इति ते निश्चितवन्तः अस्माकमपि अस्माभिः अपि शक्यते इत्यर्थः किं शक्यते जीवने किं किम् आवश्यकं तत्सर्वम् आवश्यकमेव किन्तु कामपृष्ठतः गच्छामः चेत् तत्र भवतः जीवने पराजयः भवति भवतः किं करणीयमासीत्
यदा भवान् भवतः कामविषये भवतः चिन्तनं करणीयम् यदा भवता कुत्रापि काम आगच्छति भवान् नियन्त्रणं करोति इति चिन्तयतु नियन्त्रणेन किं भवति जनाः वदन्ति ओ किमपि नास्ति इन्द्रिय अद्यतनसिद्धान्तस्य पूर्णविपरीतसिद्धान्तम् एतत् अद्य किं वदति भवता इच्छा भवति चेत् पूरयतु पुनः इच्छा भवति पुनः पूरयतु कियत् कालं पूरयति
अन्तिमकालं कियत् अथवा कथं पूरे किञ्चित् किञ्चित् किञ्चित् कालानन्तरं किं भवति जानाति वा वयं पूरयितुं न शक्नुमः तदापि इच्छा भवति तदेव अहम् ययातिविषये उक्तवान् वृद्धः जातः यौवनं नष्टं तदापि कामासक्ति तदा कं गत्वा पृच्छति पुत्रं गत्वा पृच्छति विपरीतस्थानेषु प्रश्नः अवगतम् एतादृश चिन्तनेन अस्माकं मनश्शान्तिः कदापि न भवति तस्मात् भगवान् वदति काम भवतः काम भवति चेत् भवान् उपयोगं न करोतु जीवनं न करोतु इति सर्वं भगवान् न उक्तवान् किन्तु भवतः किं करणीयं भवतः काम अस्ति खलु तस्य नियन्त्रणं कर्तुं भवान् प्राक्टीस् करोतु भवतः क्रोधः अस्ति खलु तस्य नियन्त्रणं क्रोधस्य नियन्त्रणम् अहं कथं करोमि क्रोधस्य नियन्त्रणं कर्तुं न शक्नोति क्रोधवेगरूपेण आगच्छति तदानीं नियन्त्रणं न शक्यते तत्पूर्वं भवता नियन्त्रणं करणीयं कुत्र करणीयम् इन्द्रिय एव निग्रहं करोतु अनावश्यकवस्तूनि न पश्यतु अनावश्यकस्थानेषु न गच्छतु अनावश्यकजनैः सह सम्पर्कं न करोतु तदेव सत्सङ्गः इति वदति सत्सङ्गत्वे निस्सङ्गत्वम् यदा सत्सङ्गः भवति उत्तमचिन्तनं भवति तत् बहु इन्फ्लुयेन्स् करोति जीवने सर्वदा यदा उत्तमवातावरणे उत्तमचिन्तने यदा वयं जीवनं कुर्मः तस्मिन् समये अस्माकम् अन्तरङ्गे किं भवति अस्माकमपि तादृशवासनाः भवन्ति अस्माकमपि तादृशप्रयत्नः करणीयः इति इच्छा भवति किल तदा मम एक एकवारं द्विवारं मम कामना कामनाः अथवा मम काम आसक्तिः अहं मन्दं मन्दं लघु लघु लघु लघु कामान् यदा नियन्त्रणं करोमि एकैककामनियन्त्रणे अपि अन्तरङ्गे एक अभूतपूर्वा शक्ति उत्पन्ना भवति भवानेव स्वयम् अवगन्तुं शक्नोति तद् अस्माकम् अपारं धैर्यं भवति तस्मिन् सन्दर्भे यत्किमपि कर्तुं वयं शक्नुमः स्वामी विवेकानन्दः उक्तवान् एकवाक्यं द्वादशवर्षाणि ब्रह्मचर्यस्य पालनं करोति चेत् सः उक्तवान् द्वादशवर्षाणि यः ब्रह्मचर्यस्य पालनं करोति सः यद्वदति तत् सम्भवति तादृशी शक्तिः अस्ति तत्र वयं तादृशशक्तिमेव वयं प्रतिदिनं किमपि नास्ति इत्युक्त्वा नाशं कुर्मः इत्युक्ते स्वस्य लघु लघु लघुकामः अन्यवस्तुषु इच्छा अन्यकार्ये इच्छा तत्सर्वं यदा वयं नियन्त्रणं कुर्मः अन्तरङ्गे एका शक्ति उत्पन्ना भवति सा शक्ति किं करोति भवतः असामान्यं धैर्यं ददाति भवतः भीतिः दूरं गच्छति सा भीतिः यदा दूरं गच्छति जीवने भवान् किम् अनुभवति आनन्दम् अनुभवति यत्किमपि भवतु अस्माकं किमपि नास्ति इति एकचिन्तनं भवान् एतत् अनुभवति एतत् मुखेन वदति चेत् प्रयोजनं नास्ति तादृशकाम क्रोध लोभ तदर्थमेव दानं करोतु इति वदति किल जनाः चिन्तयन्ति दानं करोति चेत् कः लाभः भवान् किमर्थं जीवति सन्तोषार्थं सत्यमेव किल सर्वेपि तदर्थमेव जीवन्ति आनन्दः भवेत् सुखं भवेत् सन्तोषः भवेत् किन्तु सन्तोषार्थं किं करणीयं भवान् विपरीतकार्यमेव कुर्वन्नस्ति पिपासा भवति चेत् किं करणीयं जलं पातव्यं जलपानेनैव पिपासा गच्छति तत् पुनः पिपासा भवति इति वस्तु स्वीकृत्य खादति चेत् पिपासा गच्छति वा न वयं तदेव कुर्मः लुब्धता इति अस्ति लोभः इति अस्ति तृतीयं काम क्रोध लोभ लोभः इति अस्ति लोभः अस्ति चेत् भवान् लोभस्य वर्धनं भवतः अन्तरङ्गे करोति चेत् भवतः इन्द्रियाणां द्वारा भवान् लोभस्य नियन्त्रणं न करोति चेत् भवतः मनश्शान्तिः न भवति मनः न तिष्ठति कारणं किं दानशीलः भवेत् यः ददाति पुनः पुनः ददाति एकैकदानदानदानसमये तस्य मनसि किं भवति कस्यापि कृते भवतु दानं तावदुत्तममस्ति ಮಾತು ಕೃತೆ ಪಿ ಕೃತೆ ಬಹುದು ಗೃಹಸ್ಯ ಅನ್ಯೇಕಾವತ್ ಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಭವತಃ ವಸ್ತು ಅನ್ಯ ಎಕತೆ ದೂವ ಸರಳ ದಾನಸಮೇ ಕಂ ಬಹಿ एकैकवारं दश डालर् ददाति विंशति डालर् ददाति अथवा किमपि वयं यदा दद्मः दानः दानम् अस्माकम् अन्तरङ्गे एकसंस्कारस्य उत्पादनं करोति एकशक्तेः उत्पादनं करोति दानेन भवतः पापं गच्छति भवतः रोगः एव गच्छति तद् भिन्नविषयः रोगार्थं रोगः एव न भवति दानं करोति चेत् सम्यक् तस्मादेव पूर्वकाले धेनूनां दानं करोति वस्त्रदानं करोति अन्नदानं करोति कतिविधदानव्यवस्थाः आसन् सर्व ग्रामे ग्रामे सत्राणि आसन् जानाति सत्रमिति तमिळ्नाडुमध्ये सर्वं यथेष्टमासीत् पूर्वं सत्रमित्युक्ते किं यदा मार्गे जनाः गच्छन्ति तेषां कृते बुभुक्षा भवति तत्र गत्वा भोजनं कर्तुं शक्यते अथवा इदानीमपि तत्र हिमाचल हिमालयपर्यटनं करोतु बहवः तादृशसत्राणि स्थापितवन्तः सन्ति यत् किमपि धनं दातव्यं नास्ति तत्र गच्छतु भवान् भोजनं कर्तुं शक्नोति तत्र विश्रान्तिं करोतु अनन्तरं भवान् गन्तुं शक्नोति तादृशसत्राणि ग्रामे ग्रामे आसन् संस्कारवशात् इदानीं सत्राणि कीलयित्वा बेङ्क् आरम्भं कृतवन्तः कः भेदः एतयोः मध्ये बेङ्क् मध्ये किं चलति बेङ्क् मध्ये धनस्थापनं मानसिकस्थितिः अहं वदामि ट्रान्साक्षन् सर्वं चलति तद् विचिन्त्य अहं बेङ्क् मध्ये डेपोसिट् करोमि वा न मम दानविषये चिन्तनं स्थगितं तत्र मम चिन्तनं किं सम्पादन चिन्तनमस्ति आर्जनस्य चिन्तनमस्ति स्वरूपस्य चि किं वदामि एकत्र संयोगस्य चिन्तनमस्ति आर्जयित्वा एकत्र स्थापयामि स्थापयामि स्थापयामि स्थापयामि इति चिन्तनमस्ति तत् चिन्तनं कुत्र कुत्र नयति तदेव लुब्धता अप लघु लघुविषयेषु स्वस्य प्राक्टीस् निमित्तम् एतत् उक्तवान् अन्य कोऽपि स्विस् बाङ्क् मध्ये कृतवान् सः एतत् मध्ये कृतवान् सर्वं न चिन्तयतु स्वयं कुत्र कृतवन्तः इति चिन्तयामः अस्माभिः किं चिन्तनीयम् अस्माकं स्वभावे इन्द्रियनियन्त्रणम् अस्माभिः करणीयमित्युक्ते अस्माभिः प्राक्टीस् करणीयं किं प्राक्टीस् करणीयं दानस्य प्राक्टीस् करो ददातु किमपि जीवने दातुं पठतु दातुं बहु कष्टकरं दानशीलं न आगच्छति दानशीलस्य लाभः कः दान यदा दानं करोति लुब्धः इति एकः भावः अस्ति किल अन्तरङ्गात् तद् मन्दं मन्दं गच्छति यदा लुब्धता गच्छति भवतः आग्रहः आसक्तिः गान्धिजी तदेव गीतायाः व्याख्यानं कृतवान् अनासक्तियोगः इति भवतः आसक्ति न्यूनं न्यूनम् आगच्छति यदा भवतः आसक्तिः गच्छति भवान् स्वतन्त्रः भवति आसक्तिः नास्ति भवान् जीवनं कर्तुं शक्नोति कामनियन्त्रणं करोतु क्रोधनियन्त्रणं करोतु लोभनियन्त्रणं करोतु यस्य कस्यापि नियन्त्रणं करोतु नियन्त्रणं करणीयम् इत्युक्ते प्रथमं किं करणीयं मयि तत् अस्ति इति अवगन्तव्यं प्रथमं मयि तत् अस्ति इति अवगमनाय मया किं करणीयं लोके सर्वे लुब्धाः इति पश्यामि चेत् पर्याप्तं नास्ति अहं चिन्तयामि ओ राजी भगिनी ओ किमपि न ददाति बहु लुब्धा माता अस्ति बहु लुब्धा सर्वेषां विषये अहम् एवमेव चिन्तयन् भवामि किं भवति मम जीवनं अहं भवतां सर्वेषाम् अपेक्षया लुब्धः भवामि तत् मया न द्रष्टव्यं मया किं द्रष्टव्यं पश्यतु सा कथं ददाति पश्यतु एषा कथं ददाति अन्य ये ये दास्यन्ति तानि यदा अहं पश्यामि तदेव प्राक्टिकल् तस्य तस्मिन् विषये अहं भाषणं करोमि तस्मिन् विषये अहं शृणोमि मम जीवने अपि किं भवति दातुम् इच्छवति वयं भिन्नभिन्नसमाजान् पश्यामः चेत् अवगन्तुं शक्यते अन्यथा न चिन्तयतु क्रिस्टियन् समाजः मुसल्मान् समाजः सर्वे भवन्तः पश्यन्तु किमपि धार्मिककार्यार्थं पृच्छतु धनं ददाति वयं दानविषये बहु भाषणं कुर्मः आवश्यकं चेत् वयं पञ्चषड् दिनानि उपन्यासं कुर्मः किन्तु दश डालर् हस्ततः न गच्छति किं कः लाभः कुत्रापि गत्वा मन्दिरे स्थापयति चेदपि गणना अस्ति अस्माकं तस्य डबल् ददाति चेदेव तत्र स्थापयामः मन्दिरस्थापनं भिन्नविषयः अहं तद् न उक्तवान् यत् अस्मा अहं बहुत्र दृष्टवान् अहं किञ्चित् एतादृश किं वदामि पब्लिक् कार्ये अहं पश्यामि क्रिस्टियन् जनानाम् एकः नियमः एव अस्ति जानाति सम्पादनस्य दशप्रतिशतं दानं करणीयं सामान्यतया नवनवतिप्रतिशतं जनाः अपि तत् अनुष्ठानं कुर्वन्ति इतोपि नवनवतिप्रतिशतं जनाः अपि कुर्वन्ति इत्युक्ते बहवः तत् कुर्वन्ति किन्तु अस्माकं किमस्ति तादृशम् समाजाय दातव्यम् इति वा अथवा अन्येषां नियमः नास्ति वयं नानुसरामः अपि वयं ततः बहिर्गच्छामः यत्र कुत्रापि तादृशमस्ति इति चिन्तयतु वयं तत्र न तिष्ठामः तद् किमर्थम् उक्तवान् सः स्वभावः ता तेषां समाजस्य वर्धनं करोति वा न वा मम एकः एव प्रश्नः अस्ति मुसल्मान् जनान् पश्यतु क्रैस्तवजनान् पश्यतु तेषां समाजस्य वर्धनमस्ति वा न वा तेषां जीवने अपि वर्धनमस्ति वा न वा वैयक्तिकजीवने एतत् सर्वमपि वयं पश्यामः तदापि वयं न कुर्मः भगवान् किं वदति इत्युक्ते एतादृश एकैकस्वभावः यदा बहिः न पश्यतु सः न ददाति एषः न ददाति एषः न ददाति इति न करोतु भवान् स्वस्य विषये चिन्तयतु अहं ददामि वा मम दानशीलमस्ति वा नास्ति चेत् किं करणीयं वर्धय दशवारं प्रयत्नेन ददातु तदा किं भवति भवतः अनन्तरं भवतः दाने आनन्दः भवति अवगतं तदेव दानं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य यत्किमपि स्वीकरोतु तादृशसन्दर्भेषु वयं कस्मिन् विषये प्रयत्नरताः स्मः तस्मिन् विषये योगी निद्रां करोति इत्यर्थः अवगतम् यस्मिन् विषये वयं प्रयत्नमेव न कुर्मः इत्युक्ते वयं दद् न दद्मः किल दानं करोति तादृशविषयेषु योगी वयं न कुर्मः तस्मिन् विषये योगी करोति करोति मीन्स् योगी तत्र जागरितः अस्ति तस्य जागरणमस्ति तस्य या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृतिभूतानि या निशा पश्यतो मुनेः द्विविधजनान् एव वदन्ति तत्र एते द्विविधजनाः कुत्र सन्ति द्विविधमपि अस्माकम् अन्तः एव तस्मात् भगवान् वदति अन्तरङ्गे विद्यमानयोगी अथवा अन्तरङ्गे विद्यमानमुनिः अन्तरङ्गे विद्यमानसन्न्यासी तादृशचिन्तनस्य भवान् जागरणं करोतु तादृश जागरणं यदा करोति इत्युक्ते सः यस्मिन् यस्मिन् विषये सः एतादृशलौकिकविषयेषु एतादृशभौतिकविषयेषु इच्छा न्यूनं न्यूनं न्यूनं कर्तुं प्रयत्नं करोति तत् पुनः पुनः आसक्तिः भवति चेत् तत्र बहु इच्छा भवति चेत् वयं किमपि प्राप्तुं न शक्नुमः तत्र वयम् अग्रे गन्तुं न शक्नुमः तस्मात् सः वदति भवान् प्राक्टीस् करोतु इन्द्रियनिग्रहस्य प्राक्टीस् करोतु इति पूर्वं यदुक्तवान् अभ्यासं करोतु इति उक्तवान् इन्द्रियनियन्त्रणेन एव कर्तुं शक्यते इति उक्तवान् तद् कथम् अत्र भवति इति वदति अस्मिन् श्लोके द्वयोः भेदः कुत्र इति एकवारम् उक्तवान् तदेव तस्य अर्थः सर्वे उत्तिष्ठति तदानीं योगी गत्वा निद्रां करोति यदा योगी निद्रां करोति तदा सर्वे उत्तिष्ठन्ति एवं न तस्य जागर्तिः इत्येव पदं जागर्ति इत्युक्ते कः अर्थः प्रयत्नः तत्र तत्र जागरणं तादृशविषये विषयलोके तस्य जागरणं नास्ति तस्य जागरणं कुत्र आत्मविष आत्मविचारे आत्मनः लोके एव तस्य जागरणं यस्य आत्मनः विषये चिन्तनमस्ति सः प्रथमं किं करोति तं दृष्ट्वा कथं वयम् अवगन्तुं शक्नुमः सः इन्द्रियनिग्रहाणि कृतवान् स्यात् हम्म। इन्द्रियनिग्रहणं करोति तस्य बहु इच्छा न भवति एतादृशकार्येषु इन्द्रियनिग्रहं करोति तेन कारणेन तस्य कः लाभः अभवत् तस्य मनः किञ्चित् शान्तं भवति तस्य मनः शान्तं यदा भवति तस्य प्रज्ञा एकत्र तिष्ठति प्रज्ञा तिष्ठति इत्युक्ते तस्य आत्मविचारः इत्युक्ते आत्मबोधः भवति यस्मिन् समये आत्मबोधः भवति तत्सर्वं वयम् अवगन्तुं न शक्नुमः कारणं ममापि अनुभवः नास्ति भवतामपि अनुभवः नास्ति आत्मबोधः यदा भवति पुनः प्रज्ञा अपि न भवति മനഹ നബോധി ശരീരം നബോധി ഇന്ദ്രിയാണി നബോധി പിന്നെ വിഷയ യഥാ ആത്മബോധ ബോധി തത്ര പ്രജ്ഞ ഇത് തസ്മാതി ജ്ഞാനി ഇത് ഏക സംഭവമായവ നാസ്തി ജ്ഞാനി ഇത്യുക്തി കഹാർത്ഥ ജ്ഞാനി ഇതി പദസ്യ കഹാർത്ഥ യസ്യ ജ്ഞാനമസ്തി സഹ ഇല്ല അപ്പൊ ജ്ഞാനം ഇതി ഏക വസ്തു ജ്ഞാനി ഇതി അന്യ വസ്തു അസ്തി ചെ ജ്ഞാനം നബോധി അവഗതം एतत् द्वयं भवति चेत् विषय वस्तुद्वयं भवति ज्ञानी इति एक एकं मम ज्ञानमस्ति इति अहं वदामि अथवा अहं ज्ञानी अस्मि इति अहं वदामि चेत् तदानीमेव निश्चयं करोतु ज्ञानी नास्ति कारणं किं लोके कोऽपि वदति अहं सर्वं जानामि इति वदति चेत् प्रथममेव निश्चयं करोतु किमपि कारणं किं ज्ञानी इति भवितुं न शक्नोति अवगतं कथम् उदाहरणं वदामि रात्रिस्वप्नं पश्यति स्वप्ने अहं महान् धनिकः अस्मि अथवा स्वप्ने अहं सर्वविध परीक्षाम् उत्तीर्णः अथवा किमपि किमपि अहं स्वप्ने साधितवान् मम बहु ज्ञानमस्ति चिन्तयतु स्वप्ने अत्यन्तज्ञानी इति अहं स्वप्नं पश्यन् आसम् अहमेव प्रथमज्ञानी इति यदा अहं जागरितः यदा अहम् उत्थितवान् निद्रां त्यक्तवान् ज्ञानं कुत्र गतम् तस्मिन् ज्ञानमासीत् तत्र स्वप्ने अहं ज्ञानी आसम् यदा जागरणम् अभवत् तदानीं ज्ञानमपि गतं ज्ञानी अपि गतम् अवगतं समानमेव एतत् मध्ये ज्ञानागमनं यदा मम ज्ञानं यथार्थज्ञानं भवति तस्मात् स्वप्नलोकात् यदा अहम् उत्थानं करोमि स्वप्नलोकात् यदा अहं जा जागर् किं वदामि जागरितः भवामि एतादृशलोके आगच्छामि इतोपि मम अन्यत्र गमनं भविष्यति कुत्र गमनं भवति ज्ञानस्य लोके इत्युक्ते ज्ञानं ज्ञानी तत्र भिन्नं नास्ति इत्युक्ते तस्य प्रज्ञा अपि न भवति प्रज्ञा इति एक स्टेज् अपि नास्ति ततोपि अग्रे गतवान् तत्र किमस्ति अस्ति आत्मा इति एक एव अनुभवः तस्मात् अनुभवः सः यदा भवति तदेव अवगच्छति एतत् किमर्थम् अस्माकं जीवने एतस्य प्रयोगः कुत्र अस्माकं प्रयोजनं कुत्र एतादृशश्लोकं सर्वं वयं पठित्वा कण्ठपाठं पठित्वा पारायणं कुर्मः चेत् प्रयोजनं नास्ति लघु लघु प्राक्टीस् करोतु लघु लघु विषये के के विषयाः काम क्रोध लोभ मोह एतादृश यदा भवति तदानीं स्वस्य इन्द्रियाणि कथं कार्यं करोति इति पश्यतु अहं कथं कुर्वन् अस्मि कथं मम वयः कति इदानीं चत्वारिंशत् वयः अभवत् पञ्चाशत् वयः अभवत् अथवा षष्टिवयः अभवत् इदानीमपि तदावश्यकम् एतदावश्यकं तत्र इच्छा अत्र इच्छा किम् एतत् कदा एतस्य समापनम् एकवारम् अन्तरङ्गं प्रति यदा इच्छा भवति तदा अस्माकं काचित् शक्तिः उत्पन्ना भवति एककामस्य नियन्त्रणं करोतु एकबिन्दुः आगच्छति द्वितीयकामं नियन्त्रणं करोतु द्वितीयबिन्दुः आगच्छति एवं दश पञ्चदश काम यदा नि भवान् नियन्त्रणं करोति तदानीं भवतः अन्तरङ्गे एकशक्ति नूतना एकशक्ति उत्पन्ना भवति सा शक्त्या किं भवति भवतः मनः शान्तं भवति मनः निश्चलं भवति यदा मनः निश्चलं भवति आनन्दः तत्र सन्तोषः यद्यदस्ति सर्वत्र सन्तोषः भवति यद्यत् पश्यति पर्याप्तम् इति भवति किन्तु तत् सः एकः एव मार्गः इति पूर्वश्लोके उक्तवान् तस्य एव एकं कृतवान् कथं द्वयोः भेदः तस्य निशा कुत्र अस्ति एतस्य दिवा कुत्र अस्ति इति उक्त्वा सः तत् श्लोकस्य अर्थम् उक्तम् अर्थमवगतं हम्म। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः इति अस्ति भवतु वयम् अग्रिम एतद् मध्ये पश्यामि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः